ສຳລັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ນີ້ແມ່ນກຳແພງແຫ່ງຄວາມໂສກເສົ້າ ຮູບໃບໜ້າຂອງພົນລະເຮືອນຈຳນວນໜຶ່ງໃນ 199 ຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທີ່ຖືກລັກພາຕົວ ແລະ ນຳຕົວເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ຕັ້ງຢູ່ຂ້າງນອກສຳນັກ ງານໃຫຍ່ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິສຣາແອລ ເພື່ອເປັນການເຕືອນວ່າ ພວກເຂົາຍັງຄົງສູນຫາຍຢູ່ ໃນບັນດາຜູ້ຖືກລັກພາຕົວ ມີທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຄອບຄົວຂອງຕົວປະກັນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອກົດດັນລັດຖະບານ ໃຫ້ນຳເອົາຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາກັບບ້ານ ທ່ານນາງ ອີນາຟ ມອສບາດາ ຫຼານສາວຂອງຊາວອິສຣາແອລທີ່ຖືກລັກພາຕົວ ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ They took his wife, my aunt, Adina Moshe, 70 years old. ພວກເຂົາໄດ້ເອົາເມຍຂອງລາວ ປ້າອາດີນາ ມອສ ຂອງຂ້ອຍ ອາຍຸ 70 ປີ ໄປ ລາວບໍ່ສະບາຍ ພວກເຂົາເອົາລາວອອກນອກປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບລາວ ຈົນເຖິງຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ພ ວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ຈາກຫຼາຍຄົນທີ່ເອົາຮູບເງົາທີ່ເຫັນລາວຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍສອງຄົນໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໂຫດຫ້ຽມທີ່ຂ້າຜົວຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ເອົາລາວຂຶ້ນລົດຈັກໄປເຂດກາຊາ ຄອບ ຄົວເຫຼົ່ານີ້ກ່າວວ່າ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງອາທິດແລ້ວ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານຄົນໃດມາພົບກັບພວກເຂົາເຈົ້າເລີຍ ແຕ່ຊາວອິສຣາແອລສ່ວນບຸກຄົນຊ້ຳພັດເຂົ້າມາດຳເນີນການ ພວກເຂົາເອີ້ນມັນວ່າ ຫ້ອງປະຕິບັດການສຳລັບຜູ້ຫາຍສາບສູນ ແລະ ເປີດດຳເນີນການຢູ່ທີ່ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າເທລອາວີຟ ຢູ່ທີ່ນີ້ ອາສາສະໝັກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຊອກຫາທາງອອນລາຍ ເພື່ອຫາຫຼັກຖານເລັກໆນ້ອຍໆ ກ່ຽວກັບຊະຕ າກຳຂອງໂຕປະກັນ ກ່ອນສົງຄາມຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ Brothers in Arms ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ເປັນເວລາ 9 ເດືອນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກ ານປະຕິຮູບລະບົບຍຸຕິທຳທີ່ລັດຖະບານອິສຣາແອລໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ໃນປັດຈຸບັນ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈໄປທີ່ການຊອກຫາບັນດາຕົວປະກັນ ທ່ານນາງ ແຄຣິນ ນາຮອນ ຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງປະຕິບັດກ ານຊົ່ວຄາວສຳລັບຜູ້ສູນຫາຍ ກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ ພົນລະເມືອງອິສຣາແອລຈາກທຸກຂະແໜງການ ຈາກຂະແໜງເທັກໂນໂລຊີ ຈາກຂະແໜງການສອບສວນ ຈາກຂະແໜງສືບລັບ ຈາກຂະແໜງເຄືອຂ່າຍ ສັງຄົມ ໄດ້ຮ່ວມໂຕກັນຢູ່ທີ່ນີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມສ້າງພາບລວມທັງໝົດຂອງສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ທ່ານນາງ ນາຮອນ ສາດສະດາຈານດ້ານລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໄຣແມນ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ພວກ ເຂົາເກັບກຳໄດ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ຕົວປະກັນຫຼາຍກວ່າຮ້ອຍຄົນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ທ່ານນາງສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ອາສາສະໝັກຂອງທ່ານນາງພົບເຫັນ ໄປໃຫ້ໜ່ວຍງານຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອິສຣາແອລ ທ່ານ Omer Bieler ອາສາສະໝັກຂອງຫ້ອງປະຕິບັດການສຳລັບຜູ້ສູນຫາຍ ກ່າວຕໍ່ VOA ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ We found a lot of information about about people in social media ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບຄົນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນບາງກໍລະນີ ພວກເຮົ າເຂົ້າໃຈວ່າພວກເຂົາຖືກຄາດຕະກຳ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ມັນເປັນວຽກຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃໝ່ ໃນກໍລະນີອື່ນໆ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ພວກເຂົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ພວກເຮົາເຫັນ ພວກເຂົາຂຽນທາງອອນລາຍວ່າ ພວກເຂົາລອດຊີວິດຈາກເຫດການນັ້ນ ແລະ ເຫັນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລະ ໃນກໍລະນີອື່ນໆ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາໄປຄົ້ນຄວ້າຕື່ມ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ພຽງພໍ ທ່ານເວົ້າວ່າ ການຕອບສະໜອງຂອງປະຊາຊົນອິສຣາແອລເຮັດໃຫ້ທ່ານພາກພູມໃຈຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ ປະຊາຊົນໄດ້ຈັດອາຫານໃຫ້ກັບທະຫານ ຊ່ວຍຊາວອິສຣາແອລຫຼາຍສິບພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍ ອອກຈາກບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດກາຊາ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານຈິດໃຈແກ່ຜູ້ທີ່ປະສົບຄວາມເຈັບປວດທາງດ້ານຈິດໃຈ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ
When you see people just gather around and do whatever ເມື່ອທ່ານເຫັນປະຊາຊົນພຽງແຕ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດໃນຕອນນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເອົາຊະນະສະຖານະການ ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວ ນີ້ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ດີ ທີ່ສຸດ ສຳລັບການເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີຂອງຂ້ອຍ ອິສຣາແອລໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະບຸກໂຈມຕີເຂດກາຊາ ແຕ່ຊາວອິສຣາແອລຈຳນວນຫຼາຍກ່າວວ່າ ການນຳເອົາຕົວປະກັນກັບຄືນມາ ແມ່ນບູລິມະສິດສຳຄັນລຳດັບ ທຳອິດຂອງພວກເຂົາ ອາດນະສັກ VOA